ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ປະເທດຄອມມູນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ເປັນປະເທດຫົວໂປ່ໂລກຄອມມູນິດໃນໂລກນີ້ ມີເລື່ອງມີລາວກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດສະຊົນຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ບັດນີ້ກໍມີຕື່ມອີກແລ້ວ ຄືວ່າ ຍ ານາງ Marise Payne ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ປະນາມໂຈມຕີສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃໝ່ ກ່ຽວກັບຮູບພາບທີ່ປາກົດຂຶ້ນຢູ່ໃນອິນເຕີເນັດ ທີ່ຖ່າຍທອດຄົນເຜົ່າຢູເກີຖືກລ່າມໂສ້ໃສ່ຂໍ້ຂາ ແລະ ຖືກມັດຕາ ນີ້ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ທ່ານ Mike Pompeo ເລຂາທິການລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດອາຊີພາກກາງ ຈົ່ງບໍ່ຮັບເອົາການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງປະເທ ດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃຫ້ສົ່ງຄົນຢູເກີ ກັບຄືນໄປຍັງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະຖືກປາບປາມທຳລາຍ ຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ມີວິດີໂອອັນໜຶ່ງທີ່ຖ່າຍທອດໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນ ຜູ້ຊາ ຍຄົນຢູເກີນັບເປັນຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນ ຖືກລ່າມໂສ້ ຖືກມັດຕາ ຖືກແຖຫົວໂລ້ນໃໝ່ໆ ຂຶ້ນຢູ່ໃນແຂວງຊິງເຊນຂອງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ຮູບພາບຕ່າງໆນັ້ນ ຖືກເຜີຍແຜ່ຂຶ້ນໃນ YouTube ໂດຍຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ຊື່ທາງ YouTube ວ່າ War on Fear ທ່ານ Nathan Ruser ທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຕີລາຄາເບິ່ງດາວທຽມ ຢູ່ທີ່ສະຖາບັນ Australian Strategic Policy Institute ເວົ້າວ່າ ທ່ານຢັ້ງຢືນວ່າວິດີໂອນັ້ນແມ່ນຮູບພາບສະບັບເດີມໆແທ້ໆ

ດັ່ງ Google Earth ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະທຽບເທົ່າຈຸດຕ່າງໆຫຼາຍສິບອັນ ທີ່ຢູ່ໃນວິດີໂອນັ້ນ ທີ່ເຮົາເຫັນຮູບພາບນັ້ນ ເປັນຂອງຈິງແທ້ໃນການທຽບເທົ່າກັບສະຖານີລົດໄຟນັ້ນ ໃນດ້ານຫຼັງຂອງຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກລ່າມໂສ້ ປິດຕາ ແ ລະ ຖືກແຖຫົວໂລ້ນນັ້ນ ມີຕົວໜັງສືຈີນ ທີ່ແມ່ນ ຫຼື ໝາຍເຖິງ Kashgar City Detention Center

ເພື່ອປາບປາມ ຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆຮ້ອຍພັນຄົນທີ່ຖືກຈັບ ແລະ ເທໂທດຄະດີຕ່າງໆໃສ່ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການພິພາກສາອັນເປັນທຳ ແລະ ໄດ້ຮັບສິດທິຕ່າງໆໜ້ອຍ ໂດຍການຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS News ຍານາງ ເພນ ລັດຖະມົນຕີວ່າ ການຕ່າງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຊີ້ແຈງວ່າວິດີໂອນັ້ນ ລົບກວນຈິດໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ George Frydenberg

ກິດຈະການພາຍໃນຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມີຂ່າວມີຂ່າວຕ່າງໆຂຶ້ນໃນຫວ່າງຫຼາຍເດືອນບໍ່ນານແລ້ວນີ້ ທີ່ເປີດເຜີຍວ່າຄົນຢູເກີຖືກກົດດັນຢ່າງແຮງມາກມາຍ ແລະຖືກປາບປາມໂດຍທ າງການສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ສະຫະປະຊາຊາດເວົ້າວ່າ ມີຂ່າວມີຂ່າວທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ ທີ່ວ່າຄົນຢູເກີບໍ່ຫຼຸດໜຶ່ງລ້ານຄົນຖືກຈັບກັກຂັງໄວ້ ໃນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ສູນສຳມະນາທີ່ຊຽງຊຽນ ສາທາລະນະ ລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ ການກະທຳຂອງຕົນໃສ່ຄົນຢູເກີແມ່ນເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການຕໍ່ຕ້ານການຈະລາຈົນ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານປອມເປໂອ ເລຂາທິການລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ບໍ່ມີຄວາມເຫັນດັ່ງສາ ທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ

ສະຫະລັດອາເມລິກາຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ທຸກປະເທດ ຈົ່ງຕໍ່ຕ້ານການທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຮຽກໃຫ້ຜັກດັນສົ່ງຄືນຖິ່ນເດີມຄົນຢູກາ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍ ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ